VOA One The Hits
From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews .com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການວາງເດີມພັນຂອງຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າຈີນ ເພື່ອເຂົ້າມາຕັ້ງຫຼັກໃນຕະຫຼາດລົດຂອງບຣາຊິລ ບົ ດລາຍງານການສົ່ງກຳປັ່ນລົບຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລຳຂອງອິນເດຍໄປຂົງເຂດທະເລອາຣັບ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ລາຍງານການສຳພາດກັບທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລກຸນ ນັກທຸລະກິດລາວອາເມລິກັນ ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເ ສີມນັກກິລາລາວລຸ້ນນ້ອຍໃຫ້ໄປສ້າງປະຫວັດສາດໃນວົງການເຕະບານຂອງເອເຊຍຢູ່ໄທ ແລະ ຈີນ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄ ປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນອາທິດທີ 11 ກຸມພານີ້ ຜູ້ຜະລິດລົດຂອງຈີນກຳລັງວາງເດີມພັນກັບລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອເຂົ້າມາຕັ້ງຫຼັກໃນຕະຫຼາດລົດຂອງບຣາຊິລ ເຊິ່ງໃຫຍ່ເປັນ ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ BYD ແລະ GWM ຊຶ່ງເປັນສອງຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ທີ່ກຳລັງລົງທຶນປະມານ 2.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃນປະເທດ ຢານ ໂບຊາດ ລາຍງານຈາກ ຊາວເປົາໂລ ຊຶ່ງອາ ດນະສັກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ຜູ້ຜະລິດລົດຂອງຈີນກຳລັງເຮັດໃຫ້ມີການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງລົດໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດລົດຂອງບຣາຊິລ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນຖືກຄອບງຳໂດຍບັນດາບໍລິສັດອາເມລິກາ ຢູໂຣບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ BYD ແລະ GWM ສອງຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 2.5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດບຣາຊິລໃນປີນີ້ ທັງສອງບໍລິສັດຈະຫັນປ່ຽນໂຮງ ງານເກົ່າຂອງຟອດ ແລະ ເມີຊີດີສ ທີ່ຫາກໍອອກຈາກປະເທດໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ຣິກາໂດ ບາສໂຕສ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການສະຖາບັນຂອງ GWM ບຣາຊິລ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ So our strategy not only to import vehicles. We start last year importing ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອນຳເຂົ້າລົດເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມການນຳເຂົ້າລົດໃນປີກາຍນີ້ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການນຳເຂົ້າອີກ 2-3 ປີ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີນີ້ ພວກເຮົາ ຈະເລີ່ມການຜະລິດໃນປະເທດບຣາຊິລ ດັ່ງນັ້ນ ຕະຫຼາດບຣາຊິລຈຶ່ງເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ GWM ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕະຫຼາດ ແຕ່ບຣາຊິລຍັງຈະເປັນຖານສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງອອກໃນ ອາເມລິກາລາຕິນອີກດ້ວຍ ບໍລິສັດຈີນມີຍອດຂາຍສູງສຸດເປັນປະຫວັດສາດໃນປະເທດບຣາຊິລໃນປີ 2023 ໂດຍການນຳສະເໜີລົດໄຟຟ້າ ແລະ ລົດແບບຈັກປະສົມທີ່ລຽບງ່າຍກວ່າ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງເມື່ອປຽບທ ຽບກັບຄູ່ແຂ່ງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຢູໂຣບ ສະມາຄົມລົດໄຟຟ້າຂອງບຣາຊິລກ່າວວ່າ ຍອດຂາຍໃນກຸ່ມນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນໂດຍສະເລ່ຍໃນປີ 2023 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ ທ່ານ ບາສໂຕສ ເຊິ່ງຍັງເປັນປະທ ານສະມາຄົມອີກດ້ວຍ ເຊື່ອວ່າ ຕະຫຼາດບຣາຊິລຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນດີຫຼາຍ ປີນີ້ພວກເຮົາຄາດຄະເນຍອດຂາຍໃໝ່ໃນບຣາຊິລ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄາດຄ ະເນວ່າຈະຂາຍໄດ້ປະມານ 150,000 ຫົວໜ່ວຍໃນບຣາຊິລໃນປີນີ້ ກໍຄືໃນປີ 2024 ປະເທດບຣາຊິລເປັນຕະຫຼາດລົດທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ ໂດຍມີຍອດຂາຍລົດຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄັນໃນປະເທດໃນປີ 2023 ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອ ງສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດລົດແຫ່ງຊາດ ລົດໄຟຟ້າ ແລະ ລົດແບບຈັກປະສົມຍັງເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຕະຫຼາດນີ້ ທີ່ກວມເອົາປະມານ 5 ເປີເຊັນ ແຕ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງ ແມ່ນວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ບຣາຊິລບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຍານພາຫະນະຂອງຕົນເປັນລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ລົດ EV ແລະ ເວົ້າວ່າ ມີທາງເລືອກອື່ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງຫຼາຍກວ່ າ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ລົດເກືອບທັງໝົດຢູ່ເທິງທ້ອງຖະໜົນໃນປະເທດບຣາຊິລສາມາດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປ່ອຍອາຍພິດ ຕ່ຳ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ ກາ ນຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ ທ່ານ ມີລາດ ກາລູມາ ເນໂຕ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳຫ້ອງການໃນບຣາຊິລຂອງ ເຈໂຕ ໄດນາມິກສ໌ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານອຸດສາຫະກຳຍານພາຫະນະອັດສະລິຍະ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັ ງກິດວ່າ So we have ethanol we have also we have ພວກເຮົາມີເອທານອລ ພວກເຮົາຍັງມີການພັດທະນາພາຍໃນບາງຢ່າງ ໂດຍໃຊ້ໄຮໂດຣເຈນເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາມີສະພາບການແບບນີ້ໃນປະເທດບຣາຊິລ ທີ່ສາມາດຖືກນຳ ໄປໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວໆໄດ້ ທີ່ດີກວ່າລົດໄຟຟ້າພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ ໃນອາທິດທຳອິດຂອງປີ ສອງຜູ້ຜະລິດລົດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດບຣາຊິລ ຍັງໄດ້ປະກາດການລົງທຶນໃໝ່ມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ Volkswagen ຂອງເຢຍ ລະມັນປະກາດວ່າ ຕົນຈະອັດສີດເງິນ 1.8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງໂຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ເລີ່ມການຜະລິດລົດແບບຈັກປະສົມ ຫຼື ໄຮບຣິດ ແລະ ລົດໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບໃນປະເທດບຣາຊິລ ບໍລິສັດ General Motors ຍັ ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະລົງທຶນ 1.4 ຕື້ໃສ່ສູນການຜະລິດຂອງຕົນໃນປະເທດບຣາຊິລ ແຕ່ບໍ່ມີການປະກາດແຜນການໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໃນປະເທດ ອາດນະສັກ VOA ອິນເດຍສົ່ງກ ຳປັ່ນລົບຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລຳໄປຍັງທະເລອາຣັບ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທະເລແດງ ບ່ອນທີ່ພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນໄປໂຈມຕີ ແລະ ການຟື້ນໂຕຄືນຂອງໂຈນທະເລ ກໍພວມເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ອັນຈານາ ປາສປຣິຈາ ນັກຂ່າວຂອງເຮົາມີລາຍງານ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຈ າກການຊ່ວຍດັບໄຟຢູ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຕິດທຸງຂອງປະເທດໝູ່ເກາະມາໂຊ ທີ່ຖືກຍິງໂດຍລູກສອນໄຟຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຕະຫຼອດທັງການກູ້ໄພ ກຳປັ່ນທີ່ຖືກຈີ້ໂດຍພວກໂຈນທະເລ ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບ ເຮືອອິນເດຍໄດ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຢູ່ໃນທະເລອາຣັບ ອິນເດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນທະເລແດງ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມທຳ ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກກະບົດຮູຕີທີ່ອີຣ່ານໜູນຫຼັງ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ໂດຣນ ໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ລົບກວນການຄ້າຂອງໂລກ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງກຳ ປັ່ນລົບປະມານ 10 ລຳ ຮວມທັງກຳປັ່ນຕິດລູກສອນໄຟຄຣູສນຳວິຖີ ພ້ອມທັງເຮືອບິນສອດແນມ ໄປລາດຕະເວນໃນເຂດນ່ານນ້ຳທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທະເລແດງ ທ່ານ ຮາມາສ ແພນ ຮອງປະທານການສຶກ ສາ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມູນນິທິການຄົ້ນຄວ້າ Observer ຢູ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃຫ້ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງກຳປັ່ນໄປປະຈຳການເພີ່ມຂຶ້ນໃນທະເລອາຣັບວ່າ I think the scale is quite unprecedented and I think in some ways this represents a ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລະດັບຂອງການສົ່ງກຳປັ່ນໄປນີ້ ແມ່ນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກອງທັບເຮືອຂອງອິນເດຍ ໃນຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ບໍ່ມອງເຫັນແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມອງເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂລກນຳດ້ວຍ ກອງທັບເຮືອອິນເດຍໄ ດ້ຊ່ວຍກຳປັ່ນທີ່ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ໂດຣນ ຢ່າງໜ້ອຍສອງລຳ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ແຕ່ທ່າມກາງການຟື້ນໂຕຄືນຂອງພວກໂຈນທະເລ ຈຸດເພັ່ງເລັງຫຼັກແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອລາດຕະເວນຕໍ່ຕ້າ ນໂຈນທະເລ ໃນອາທິດແລ້ວ ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍກໍໄດ້ຊ່ວຍເຮືອສອງລຳຕິດທຸງຊາດອີຣານ ທີ່ຖືກຈີ້ໂດຍພວກໂຈນທະເລ ແລະ ປ່ອຍພວກລູກເຮືອທີ່ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນ ໂດຍການສົ່ງກຳປັ່ນສ ຳຫຼວດອຸທົກກະສາດເຂົ້າຮ່ວມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຣາຈະນາດ ຊິງ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງກອງທັບເຮືອໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ທັງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ດ້ານຄວາມໝັ້ນ ຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ຮະມາຣີ ນາວເຊນາ ອິຕະນີ ຊະຊັກຕະ ໂຮ ຈຸກີ ໄຮ ກີ ຮຳ ຮິນ ມະຫາສາກາຣ ກອງທັບເຮືອຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນກອງທັບເຮືອທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ ເພື່ ອຮັບມືໃນຂັ້ນຕົ້ນໆ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນຂະນະທີ່ການຂັດແຍ່ງເລື່ອງຊາຍແດນກັບຈີນ ແລ ະ ປາກິສຖານ ໃນເຂດພູຮິມາໄລ ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍຕ້ອງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ກອງທັບບົກເປັນຫຼັກ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ແຕ່ໃນໄລຍະ 2-3 ທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງກອງທັບເຮືອ ໂດຍໄດ້ທຳການຊື້ກຳປັ່ນລົບ ກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ແລະ ເຮືອບິນທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ທ່ານດີເຄ ຊາມາ ອະດີດໂຄສົກຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍກ່າວວ່າ We are uh one of the biggest force here and uh we know that uh the world's trade is moving through ພວກເ ຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນກອງກຳລັງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຄ້າຂອງໂລກແມ່ນຂົນສົ່ງຜ່ານເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍສະໜັບສະໜູນອິດສະຫຼະພາບທາງທະເລ ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນ ເຮືອ ນັ້ນກໍຄືວ່າ ເປັນຫຍັງການສົ່ງກຳປັ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນ ກໍເພື່ອກວດກາພື້ນທີ່ ກໍເພື່ອເຄລຍພື້ນທີ່ ການສະແດງແສນຍານຸພາບໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຊຶ່ງອິນເດຍເອີ້ນວ່າເປັນເດີ່ນຫຼັງບ້ານນັ້ນ ແມ່ນກາ ນໃຫ້ສັນຍານເຖິງຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງປະເທດ ທີ່ຈະຖືກນັບວ່າເປັນມະຫາອຳນາດພົ້ງພົ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນັກວິເຄາະ ຮາສ ແພນ ຈາກມູນນິທິຄົ້ນຄວ້າ Observer ກ່າວວ່າ Increasingly, that is, that seems to be the answer that India is providing, that look, we are willing to work ເບິ່ ງຄືວ່ານັ້ນແມ່ນຄຳຕອບທີ່ອິນເດຍສະໜອງໃຫ້ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບໂລກໄປສູ່ການດຳເນີນງານເປັນກຸ່ມ ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ລົບກວນ ຫຼື ຜູ້ຈັດລະບຽບຂອງໂລກ ຜູ້ຈັດລະບຽ ບຂອງຂົງເຂດ ພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນັ້ນ ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ ຖ້າຫາກເກີດວິກິດການຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແອ້ມບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ ອິນເດຍຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມລະດັບ ແລະ ເຮັດກ ານປະກອບສ່ວນຂອງຕົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍຫວັງວ່າ ການສົ່ງກອງທັບເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປນີ້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ແຜ່ລາມອອກໄປໄກກວ່າທະເລແດງ ໄພສານ ວີໂອເອ
ໂດຍຖອດຖອນຈາກປະສົບການສົ່ງເສີມລູກຊາຍຂອງທ່ານໃຫ້ໄປເປັນນັກກິລາດີເດັ່ນ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລກຸນ ນັກທຸລະກິດລາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມນັກກິລາລາວລຸ້ນນ້ ອຍ ໃຫ້ໄປສ້າງປະຫວັດສາດໃນວົງການເຕະບານຂອງເອເຊຍຢູ່ໄທ ແລະ ຈີນ ໃນໝໍ່ໆມານີ້ ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນໄລຍະ 2-3 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍທ່ານຄົງໄດ້ຍິ ນຊື່ສຽງຂອງທີມເຕະບານຈາກສະໂມສອນ WIG ນາຄາ ແລ້ວເນາະ ນັກກິລານ້ອຍຈາກສະໂມສອນນີ້ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ດ້ວຍການຄວ້າເອົາແຊັມໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານ 2 ລາຍການໃຫຍ່ ອັນທີ 1 ກໍຄື ເປັນແຊັມປ້ຽນໃນການແຂ່ງຂັນ TAR Asia Qualifiers ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບາງກອກໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທີມຂອງທະວີບເອເຊຍ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນລຸ້ນ 11 ປີ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານສາກົນທີ່ເອີ້ນ ວ່າ TAR U11 Promises ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດສະເປນ ໃນເດືອນເມສາຈະມາເຖິງນີ້ ສ່ວນອັນທີສອງແມ່ນຄວ້າເອົາຂັນ ຫຼື ຊິງໄຮຄັບ 2024 ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບ 8 ທີມ ຢູ່ທີ່ເມືອງຊິງໄຮ ແຂວງໄຮນານ ອະນຸສັ ກ ວິໄລກຸນ ຫຼື ບິວເກດ ໃສ່ເສື້ອໝາຍເລກ 10 ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 8 ປີປາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຫົວໜ້າທີມ U11 ລາວຫຼິ້ນໃນຕຳແໜ່ງກອງໜ້າ ແລະ ສາມາດນຳພາທີມເຕະບານເຂົ້າທັງໝົດໄດ້ 91 ປະຕູ ໃນການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 9 ນັດ ສ່ວນລາວນັ້ນແມ່ນຍິງເຂົ້າໄດ້ 41 ປະຕູ ແລະ ຄວ້າເອົາລາງວັນດາວຍິງປະຕູສູງສຸດໄດ້ ໂດຍຢູ່ຊ້ອງໜ້າແມ່ ແລະ ຄູຝຶກ ນັກກິລານ້ອຍທີ່ເກັ່ງພິເສດຄົນນີ້ ບອກກັບພວກເຮົາວ່າ ຫຼານດີໃຈ ພາກພູມໃຈທີ່ຫຼານເປັ ນຍາດ ຄວ້າແຊັມທີ່ປະເທດອື່ນໆໄດ້ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລກຸນ ນັກທຸລະກິດລາວອາເມຣິກັນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ວິໄລກຸນ ອິນເຕີເນຊັນແນລ ເມື່ອເຫັນຄູຝຶກຫຼາຍຄົນເກັ່ງ ແລະ ນັກກິລານ້ອຍທີ່ມີພອນສະຫວັນຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຂາດເຂີນທຶນການສຶກສາ ເຊັ່ນ ທ້າວ ອະນຸສັກ ແລະ ເອກະລາດ ວິໄລກຸນ ສອງອ້າຍນ້ອງ ທີ່ເລີ່ມຮຽນເຕະບານມາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ແລະ 6 ປີພຸ້ນ ກໍໄດ້ຕັ້ງສະໂມສອນ WIG ນາຄາ ຂຶ້ນມາຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດື ອນ 8 2022 ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ເຮົາເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງໂຄດຂອງນີ້ນີ້ ເຮົາກໍມາຄິດເບິ່ງວ່າ ໂອ ມັນຊິກ້າວໜ້າເດີ້ ອັນນີ້ ກະເລີຍສົ່ງໂຄດນີ້ໄປຮຽນ ຮຽນເອົາລາຍເຊັນ C ຫຼັງຈາກນັ້ນລະກະ ເອົາລາຍເຊັນ B ໄດ້ B ລະ ຕອນທີ່ເຮົາຈະຕຽມເອົາ A ເອົາ A ກໍເລີຍມາສ້າງໂປຣໄຟລ ສ້າງເຄຣດິດທີມເຮົານີ້ ເພື່ອຈະໃຫ້ມັນໄດ້ A ລາຍເຊັນ ຄັນໄດ້ A ລາຍເຊັນລະ ເຮົາໄປປະເທດໃດກະໄດ້ລະ ລະກະສຸດທ້າຍຖ້າວ່າເຮົາ ໄດ້ໂປຣໄຟລ A license ເຮົາມີຊື່ສຽງເປັນໂຄດທີ່ດີ ກະສາມາດໄປເສັງເອົາ professional license ໄດ້ ເລີຍວ່າຊິປັ້ນທັງໂຄດ ປັ້ນທັງນັກກິລານີ້ແຫຼະ ໃຫ້ເປັນແບບອິນເຕີໄປເລີຍ ທ່ານໄດ້ນຳເອົາປະສົບການຂອງທ່ານເອງ ໃນການສົ່ ງເສີມລູກຊາຍ ໃຫ້ເປັນນັກເຕະເຊື້ອສາຍເອເຊຍຄົນທຳອິດ ທີ່ດີເດັ່ນຢູ່ໃນທີມອາເມຣິກັນຟຸດບອນໃຫຍ່ທີມໜຶ່ງຢູ່ສະຫະລັດ ທ່ານເວົ້າເຖິງການນຳເອົາຕົວແບບນັ້ນໄປໃຊ້ຢູ່ລາວວ່າ ນັ້ນ ອ້າຍບອກວ່າ ຜູ້ໃດຊິ ຢູ່ນຳອ້າຍນີ້ ບໍ່ແມ່ນລູກຂ້ອຍລູກເຈົ້າ ຕ້ອງຝີຕີນຝີມືຢ່າງດຽວ ແລະ ຄວາມອົດທົນ ຄວາມຂະຫຍັນ ຖ້າເຈົ້າຮຽນໜັງສືບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍກໍບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າລົງເດີ່ນ ຄົນໃດ ອ້າຍເຮັດແບບອາເມຣິກາເລີຍເດ້ ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນກະຕັ້ ງໃຈທັງຮຽນ ຕັ້ງໃຈທັງເຕະບານ ເຖິງເຂົາຊິເມື່ອຍ ເຂົາກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນນຳ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊ້ອມບານແລ້ວບໍ່ຢາກຮຽນ ຮຽນແລ້ວບໍ່ຢາກຊ້ອມບານ ບໍ່ໄດ້ ອ້າຍກໍບໍ່ໃຫ້ ດັ່ງນັ້ນນະ ເປັນຕົວຢ່າງ ຜູ້ໃດເຮັດບໍ່ດີເຮົາກະ ໃຫ້ອອກ ພໍ່ແມ່ຜູ້ໃດບໍ່ດີເຮົາກະໃຫ້ອອກ ເປັນຕົວຢ່າງເລີຍນະ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາເລີຍຄັອດມາໄດ້ເດັກນ້ອຍດີ ເດັກນ້ອຍເກັ່ງ ມີມາລະຍາດ ເຮົາສອນໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່ານໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ ວມມືຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ເພື່ອອອກຄຳສັ່ງແນະນຳໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຈັດການສອນພິເສດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຂາດຮຽນ ຍ້ອນໄປແຂ່ງຂັນກິລາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງແມ່ຂອງທ້າວ ອະນຸສັກ ແລະ ເອກະລາ ດ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງເນາະ ຂະເຈົ້າກະຊິມີໃບ ມາໃຫ້ ອ່າ ພໍ່ແມ່ເຊັນ ແລ້ວກໍເອົາໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໄປເຕະບານມາແລ້ວ ທາງໂຮງຮຽນຂະເຈົ້າກໍຍິນດີ ອ່າ ສອນຄື ນທຸກຢ່າງໃຫ້ເຮົາໝົດ ເຈົ້າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍມີທີ່ພັກໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາປະມານ 50 ຄົນ ໃຫ້ຢູ່ ແລະ ກິນຮ່ວມກັນ ຢູ່ສູນຝຶກຊ້ອມ ຊຶ່ງເປັນອາຄານຂອງທ່ານເອງ ຢູ່ບ້ານໜອງໄຮ ທ່ານ ສອນວິໄລ ຫົວໜ້າຄູຝຶກ ກ່າວ ເຖິງເລື່ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ ຂອບໃຈຜູ້ປະທານສະໂມສອນ ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິລະກຸນ ເນາະ ທີ່ເພິ່ນຍອມເສຍສະຫຼະທຸກຢ່າງ ຍອມຈົກເງິນໂຕເອງ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ມາຢູ່ນຳກັນ ກິນຢູ່ນຳກັນ ແລະກະໃຫ້ເຮົານີ້ມີຄວາ ມສາມັກຄີ ແລະ ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ ໃຫ້ມີ ແບບວ່າໃຫ້ມັນແຂງແກ່ງຂຶ້ນ ອັນນີ້ກໍຕ້ອງຂອບໃຈເພິ່ນທີ່ຍອມ ຍອມເສຍສະຫຼະ ເງິນໂຕເອງ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ມາຢູ່ນຳກັນ ແລະກໍຝຶກຊ້ອມນີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພິ່ນຈະລ້ຽງແຕ່ນັ ກເຕະເນາະ ເພິ່ນກະລ້ຽງທີມງານໂຄດອີກສິບທ່ານ ຄືໂຄດ 10 ທ່ານນີ້ ເຮົາຢູ່ກິນຢູ່ນຳກັນເລີຍ ເພິ່ນລ້ຽງຄືແບບລູກເລີຍ ຂອບໃຈເພິ່ນທີ່ເພິ່ນເສຍສະຫຼະເນາະ ທີມເຕະບານຂອງສະໂມສອນ WIG ນາຄາ ມີອີກຊື່ໜຶ່ ງວ່າ ທີມຫຼານປູ່ພະຍານາກເຈັດສຽນ ໃນເວລາລົງແຂ່ງຂັນຢູ່ສະໜາມໃດກໍຕາມ ກໍຈະມີທ້າວ ອະນຸສັກ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າທີມ ຖືທຸງພະຍານາກເຈັດສຽນ ຍ່າງຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ທີ່ຖືທຸງຊາດລາວ ນຳໜ້າທີມລາວຢູ່ສະເໝີ ບົ ວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກໃນແລງວັນອາທິດນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການຈະນຳເອົາສຽງເພງມ່ວນໆ ຈາກສິນລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອະດີດ ມາຂັບ ກ່ອມໃຫ້ພວກທ່ານຟັງ ໃນບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ທິ່ນແກ້ວ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານ ກໍ ວິເສດ ຫວັງວ່າຄົງຈະຖືກໃຈຫຼາຍໆທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ

ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ
ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ເທັກໂນໂລຈີເຊັ່ນ ປັນຍາປະດິດ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດິຈິຕອນ ແມ່ນມີ ຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດແຕ່ລະວັນໃນໂລກຍຸກໃໝ່ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ແມ່ນໄດ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາພື້ນຖານຍິ່ງຂຶ້ນຂອງອຳນາດພູມສາດການເມືອງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາທານຽວ ຟິກ ເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດພິເສດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໂລກເທັກໂນໂລຈີສາລະສົນເທດ ແລະ ດິຈິຕອນ ໃນການໃຫ້ການຕໍ່ລັດຖະສະພາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕນີ້ ໂດຍບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບສິງກະໂປ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ອິນເ ດຍ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຫຼາຍປະເທດເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນຫົວຂໍ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍອອກຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບພູມສາດການເມືອງທີ່ສຳຄັນເປັນຢ່າງສູ ງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟິກ ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ວ່ານີ້ ຈະຕັດຜ່ານລະບົບນິເວດດິຈິຕອນ ຈາກການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ 5G ຫາດ້ານ ອື່ນໆຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນ ລວມທັງສູນຂໍ້ມູນ ດາວທຽມທີ່ໝູນອ້ອມໂລກໃນລະດັບຕ່ຳ ແລະ ສາຍເຄເບິນໃຕ້ທະເລ ເຊັ່ນດຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ ລວມທັງປັນຍາປະດິດ ຫຼື ເອໄອ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີການບັນລຸກັນຢ່າງເປັນເອກະສັນ ບໍ່ແມ່ນທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ທີ່ວ່ານີ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟິກ ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທາງເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສັດຕູຜູ້ທີ່ມີວິໄສທັດຜະເດັດການ ແລະ ໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີ່ອີງໃສ່ເທັກໂນໂລ ຈີ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມທະເຍີທະຍານນັ້ນ ຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ວ່ານີ້ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນລວມມີສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼື ສປ ຈີນ ເຊິ່ງໃຊ້ທຸກອົງປະກອບຂອງອຳນາດຂອງປະເທດ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະຫັນເຫ ລະບົບສາກົນທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບໃຫ້ພໍໃຈຂະເຈົ້າ ສະຫະລັດຍັງເປັນຫ່ວງກັບແຜນຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ທະຫານຂອງ ສປ ຈີນ ດ້ວຍການບັງຄັບບັນດາບໍລິສັດຈີນໃຫ້ແບ່ງປັນເທັກໂນໂລຈີນ ະວັດຕະກຳໃໝ່ກັບກອງທັບຈີນ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ຫຼຸດຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະກັນວ່າເທັກໂນໂລຈີສະຫະລັດທີ່ຖືກສົ່ງໄປ ສປ ຈີນ ຈະຖືກໃຊ້ສຳລັ ບພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານເອລຽດ ຄາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາກົນ ແລະ ປອດອາວຸດນິ ວເຄລຍ ເພື່ອຕອບໂຕ້ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນການຮັກສາຄວາມປອດໄພເທັກໂນໂລຈີສາກົນ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຫຼື ITSI ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບ ສປ ຈີນ ທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີ ບັນຫາ ແລະ ທຳລາຍກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍັງໄດ້ຈັດການກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ ປັບປຸງການປະຕິ ບັດການ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ຍົກລະດັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີຄາງ ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກແມ່ນມີຄວາມສ ຳຄັນເປັນພິເສດ ເປັນພາກພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຜູ້ລິເລີ່ມເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ສຳຄັນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີຄາງ ສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່ຮ່ ວມຂອງຂະເຈົ້າໃນຂະແໜງທີ່ວ່ານີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຕອບໂຕ້ຕໍ່ປະເທດໃດໆທີ່ພະຍາຍາມຈະຫັນເອົາເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕນີ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ

ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກ ພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສ າມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ສະບາຍດີ